ພາຍຫຼັງເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ 2024 ແລະ ປະກາດການເປັນປະທານວຽນຂອງອາຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມານີ້ ລາວກໍເປັນເຈົ້າພາບວຽນຈັດກອງປະຊຸມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຫຼື ASEAN Tourism Forum ປີ 2024 ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 22-27 ກໍຄືໃນອາທິດໜ້ານີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະຖືເອົາການຈັດງານນີ້ເປັນໂອກາດທອງຂອງຕົນ ໃນການໂຄສະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງຂອງປະເທດ ໂດຍແນ່ເປົ້າໝາຍດຶງ ດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ລ້ານ 7 ແສນຄົນໃນປີນີ້ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ປະມານ 401 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຄາດຫວັງວ່າຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 2 ລ້ານ 9 ແສນຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັ ບໄດ້ປະມານ 434 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2025 ກ່ອນໜ້າການຈັດກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຂົງເຂດທີ່ວ່ານີ້ ທ່ານນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວຢູ່ ໃນວິດີໂອທີ່ພົບຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ໃນພາສາອັງກິດວ່າ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຂອງອາຊຽນ ລາວເຄີຍເປັນປະທານວຽນຈັດກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວລະດັບພາກພື້ນ ທີ່ວ່ານີ້ມາສອງຄັ້ງແລ້ວ ຄືໃນປີ 2004 ແລະ 2013 ສປປ ລາວ ຈັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ເພື່ອນຳເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງຝືດເຄືອງຢູ່ນີ້ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລາວທັງໝົດ 2 ລ້ານ 4 ແສນກວ່າຄົນ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າໝົດປີ 2023 ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວປະມານ 2 ລ້ານ 9 ແສນຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມ າທ່ຽວລາວຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໄທ ຮອງລົງມາແມ່ນຟີລິບປິນ ຕິດຕາມດ້ວຍຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ແຕ່ສຳລັບປີ 2024 ນີ້ ລາວຈະພະຍາຍາມໝູນໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ເສັ້ນທາງອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພື່ອດຶ ງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຂົມ ດວງຈັນທາ ຫົວໜ້າກົມການຕະຫຼາດໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊການທ່ອງທ່ຽວລາວວ່າ ດຽວນີ້ກຳລັງເນັ້ນໜັກໃສ່ການ ຫຼັ່ງໄຫຼຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເຂົ້າມາລາວ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານກໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຈີນສະໜອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວລາວທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປີທ່ ອງທ່ຽວລາວ 2024 ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແຕ່ປາກົດວ່າມັນເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໄປເຖິງຄົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ໆ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາ ຈາກຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີ ຊຶ່ງມັກມາທ່ຽວລາວພາຍໃຕ້ການຈັດການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທັງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ ທີ່ມີສາຂາ ຫຼື ມີການປະສານງານກັບບໍລິ ສັດທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ລາວ ເຊິ່ງບໍ່ເໝືອນກັນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກຂົງເຂດຢູໂຣບ

ການທີ່ລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຈັດສັນດ້ານງົບປະມານຢ່າງພຽງພໍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມກຽມພ້ອມໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີສີມື ຫຼື ມີຄວາມຊຳນານໃນການບໍລິການນັກທ່ ອງທ່ຽວ ອາດຈະເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ອີງຕາມທ່ານ ຄຳປະເສີດ ເທບວົງສາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດ 6 ຍົກຂຶ້ນມາໃນກອງປະຊຸ ມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ສ່ວນທາງທະນາຄານໂລກໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດລາຍງານເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການດ້ານຂົນສົ່ງເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ຍອດລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂອງລາວຂະຫຍາຍຕົວ 3.7 ເປີເຊັນໃນປີ 2023 ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2.7 ເປີເຊັນໃນປີ 2022 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອັດຕາເງິນເຟີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິໂພກ ແລະ ທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານລົບໃນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວກໍເປັນໄດ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA